ທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຖະແຫຼງວ່າ ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງການຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນ ເປັນແບບໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ ຫຼື One Stop Service ຢູ່ທີ່ດ່ານການຄ້າໃນທົ່ວ ປະເທດ ນັບຈາກເດືອນເມສາ 2023 ເປັນຕົ້ນມາ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດເກັບລາຍຮັບຈາກພາສີອາກອນການຄ້າໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 93 ເປີເຊັນ ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2022 ແລະ ຖ້າຫາກຄິດໄລ່ສະເພາະລ າຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ໃນໄລຍະຫ້າເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ນີ້ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າເກີນກວ່າ 14,000 ຕື້ກີບ ແລະ ເງິນຄ້ຳປະກັນຈາກສຳປະທານແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນ 58 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ກັບ 100 ຕື້ກີບ ດ້ວຍນັ້ນ ໄດ້ເຮັດ ໃຫ້ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 130 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2022 ຫາກແຕ່ວ່າດ້ວຍການຕົກຕ່ຳລົງຂອງຄ່າເງິນກີບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ດັ່ງກ່າວນີ້ ທຽບໄດ້ກັບ 0.6 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ຂອງລາຍຮັບພາຍໃນທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ ໃນໄລຍະ 5 ເດືອນດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ສັນຕິພາບ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ການເກັບລາຍຮັບເພີ່ມຂຶ້ນດ້ວຍ ຫຼາຍປັດໄຈ ໃນນັ້ນ ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ກໍມີສ່ວນທີ່ມີຜົນກະທົບ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນປັດໄຈຕົ້ນຕໍ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກັບລາຍຮັບເປັນສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 130 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃ ສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ເມື່ອຄິດໄລ່ທຽບກັບສ່ວນຕ່າງຂອງອັດຕາແລກປ່ຽນ ເຫັນວ່າກວມອັດຕາສ່ວນພຽງເລັກນ້ອຍຂອງລາຍຮັບທີ່ສາມາດເກັບໄດ້ຕົວຈິງ ປະມານ 214 ຕື້ກີບ ຫຼື ກວມເອົາ 0.6 ເປີເຊັນ ຂອງລາຍຮັບພາຍ ໃນ ທັງນີ້ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງເອເຊຍ ADB ປະຈຳເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ປະເມີນວ່າ ສະພາວະໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກອັດຕາສະເລ່ຍ 110 ເປີເຊັນ ຂອງ ມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ໃນປີ 2022 ເປັນເກີນກວ່າ 120 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2023 ຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນໜີ້ຕ່າງປະເທດ ຄິດເປັນມູນຄ່າສະເລ່ຍ 1,300 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງປີ 2023 ຫາ 2026 ທັງຍັງຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເກີນກວ່າ 1,700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ໃນຊ່ວງປີ 2027 ຫາ 2030 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຈະຕ້ອງຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 19 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນແຕ່ລະປີ ຈຶ່ ງຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວມີລາຍຮັບພຽງພໍກັບລາຍຈ່າຍຕົວຈິງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກການເພີ່ມຂອງໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໂດຍໃນຊ່ວງ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ລັດຖະບານລາວຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ໃນມູນຄ່າ 15,155 ກວ່າຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 39 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ 2023 ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງຄາດໝາຍຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 38,448 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 16.42 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນປີ 2023 ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າຫາກວ່າການຈັດເກັບລາຍ ຮັບໃນປີ 2023 ນີ້ ຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນກວ່າທີ່ຜ່ານມາ ກໍຄືບໍ່ເຖິງ 19 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ນັ້ນ ກໍຍ່ອມຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວຕ້ອງກູ້ຢືມທັງພາຍໃນ ແລະ ຈາກຕ່າງປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນ ຢ່າງຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງບັນຫາທີ່ຈະຕາມມາກໍຄື ໜີ້ສາທາລະນະທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນັ້ນ ຍ່ອມຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງກວ້າງຂວາງ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນລາວໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ເພິ່ນປະຊຸມສະພາ ກໍຟັງວ່າເງິນນັ້ນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ເງິນ ມັນມີ ເງິນໄຟຟ້າ ຂາຍໄຟຟ້າ ແຕ່ລະບ່ອນແຕ່ລະບ່ອນ ກ່ອນຊິເຮັດນີ້ເຂົາຕ້ອງເຈລະຈາກ່ອນ ມີບ່ອນຂາຍເຂົາຈຶ່ງເຮັດ ແຮ່ທາດນີ້ເບິ່ງ ທາດເຫຼັກທາດຫຍັງຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າເງິນບໍ່ເຂົ້າລະບົບ ປະຊາຊົນກະບໍ່ສ່າ ງຊິວ່າຢາກຍອມໂຕນີ້ ໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ປະກອບຄວາມເຫັນໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ ຫາ 18 ກໍລະກົດ 2023 ໄປໃນແນວທາງດຽວກັນວ່າ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນບໍ່ຄຸ້ມຄ່າກັບການໃຫ້ສຳປະທານການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດແບບເລັ່ງດ່ວນແກ່ 98 ບໍລິສັດຈາກຈີນ ກໍຄື ລັດຖະບານລາວໄດ້ຮັບຄ່າສຳປະທ ານພຽງ 100 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2022 ແລະຍັງເກັບຄ່າສຳປະທານບໍ່ທັນໄດ້ 128 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2023 ນີ້ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA